ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ພາຍຫຼັງທີ່ຄົນຂະເໝນມີປະເທດໃໝ່ທີ່ມີຊື່ວ່າ ພະລາຊະອານາຈັກຂະເໝນ ຕໍ່ຈາກພາຍຫຼັງຍຸກສະໄໝຂະເໝນແດງ ແລະ ຍ້ອນທີ່ສາກົນນານາຊາດຄືສະຫະປະຊາຊາດ ສຳເລັດສ້າງ ໃຫ້ມີສັນຍາສັນຕິພາບຂະເໝນຂຶ້ນໃນຄາວ 28 ປີກ່ອນນີ້ ແມ່ນວ່າ ແຕ່ນັ້ນມາ ປະເທດຂະເໝນຍັງເປັນດິນແດນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍບັນຫາໃນດ້ານການເມືອງພາຍໃນປະເທດຂະເໝນຢູ່ຕະຫຼອດມາ ແລະ ມາກມາຍ ແ ລະ ຄວາມຈິງມີຢູ່ວ່າ ສະຫາຍໃຫຍ່ຮຸນເຊນ ຜູ້ນຳຂອງພັກຄອມມູນິດຂະເໝນ ກຳແໜ້ນປະເທດຊາດບ້ານເມືອງຂະເໝນຕະຫຼອດມາເຖິງ 34 ປີມາແລ້ວ ແລະ ກໍຊະນະທຸກຕັ່ງສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນຂະເໝນຂອ ງການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດຂະເໝນ ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນກໍລະກະດາ ປີ 2018 ແລ້ວນີ້ ລັດຖະບານຂອງສະຫາຍໃຫຍ່ຮຸນເຊນ ຖືກກ່າວຫາວ່າປິດປາກປິດຄໍຜູ້ທີ່ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງສະຫາຍ ອັນມີດ້ວຍຕ້ອງຫ້າມພັກກູ້ຊາດຂ ະເໝນມາຕໍ່ແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ທັງກໍປາບປາມນັກປຸກລະດົມມວນຊົນຕ່າງໆ ໃນດ້ານການບ້ານການເມືອງຂະເໝນ ຕະຫຼອດເຖິງວ່າ ໄດ້ລອບສັງຫານຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນທີ່ສຳຄັນໃນປະເທດຂະເໝນດ້ວຍ ໃນວາ ງໜຶ່ງນີ້ ທ່ານ ຈູລຽນ ຮິລ ຜູ້ແທນລາສະດອນອົດສະຕຣາເລຍຈາກພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ປະນາມໂຈມຕີສະຫາຍໃຫຍ່ຮຸນເຊນ ຜູ້ນຳຂອງປະເທດຂະເໝນວ່າ ສະຫາຍບໍ່ຫົວຊາເຖິງສິດທິມະນຸດຊົນຂະເໝນ ແລະ ເຍາະເຍີ້ຍສິດທິມະນຸດຊົນຂະເໝນດ້ວຍ ທ່ານຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຈົ່ງກະທຳຢ່າງແທ້ຈິງຂຶ້ນ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະຫາຍໃຫຍ່ຮຸນເຊນຂອງປະເທດຂະເໝນ ທ່ານໃຫ້ໂອ ວາດກ່ຽວກັບຮຸນເຊນຕໍ່ສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນອົດສະຕຣາເລຍ ຄືໃນມື້ໜຶ່ງລ່ວງໜ້າວັນຄົບຮອບ ວັນສົນທິສັນຍາສັນຕິພາບຂະເໝນເປັນເອກະສັນຂຶ້ນ ຈາກນະຄອນຫຼວງ Paris ຂອງປະເທດຝຣັ່ງເສດ ໃນວັນທີ 23 ເດືອນຕຸລາ ປີ 1991 ຂະເໝນສີຫານຸ ຄືຟຸນຊິງເປັກ ຂະເໝນຊອງຊານ ຄືພັກພຸດທະເສລີປະຊາທິປະໄຕຂະເໝນ ຂະເໝນແດງ ແລະ ຂະເໝນຮຸນເຊນ ຕົກລົງກັນໄດ້ ຢຸດຍິງກັນ ແລ້ວມີການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດຂອງປະ ເທດຂະເໝນຂຶ້ນ ຈົນເກີດມີປະເທດຂະເໝນໃໝ່ ຄືພະລາຊະອານາຈັກຂະເໝນຂຶ້ນ ໂດຍມີສົມເດັດເຈົ້ານະໂຣດົມສີຫານຸເປັນປະມຸກ ໃນວັນເວລາດຽວກັນທີ່ທ່ານ ຮິລ ໃຫ້ໂອວາດຕໍ່ສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນອົ ດສະຕຣາເລຍກ່ຽວກັບຮຸນເຊນຜະເດັດການປະເທດຂະເໝນນັ້ນ ປະຊາຊົນຂະເໝນກໍປະທ້ວງຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການສົນຈິດສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາຂະເໝນທີ່ Paris ນັ້ນ ກ່ຽວກັບການປະທ້ວງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາດສຳພາດ ທ່ານ ຢູຮອນ ເຊຍ ປະທານສະມາຄົມຂະເໝນລັດວິກຕໍເຣຍ ທີ່ໄປເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ດັ່ງນີ້ ວານນີ້ວັນພຸດ ຄົນຂະເໝນໃນປະ ເທດອົດສະຕຣາເລຍປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານຮຸນເຊນ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ນັ້ນແມ່ນຖືກຕ້ອງ ດ້ວຍເຫດໃດ ພວກທ່ານຄິດວ່າໃນເວລານີ້ປະເທດຂະເໝນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜະເດັດການຂອງລັດຖະບານຮຸນເຊນ ນີ້ແມ່ນ 28 ປີມາແ ລ້ວ ທີ່ໃນວັນທີ 23 ຕຸລາ ພວກທ່ານມີສັນຍາສັນຕິພາບຢູ່ທີ່ Paris ລັດຖະບານຮຸນເຊນຖືກນຳມາວາງໃສ່ໂດຍລັດຖະບານຄອມມູນິດຫວຽດນາມ ເພື່ອປົກຄອງປະເທດຂະເໝນ ດ້ວຍເຫດນີ້ ທ່ານເຊື່ອວ່າໃນເວລານີ້ ມັນ ຮ້າຍແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ ຍ້ອນຮຸນເຊນລົບລ້າງສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນ 35 ຄົນ ຂອງພັກຝ່າຍຕົງກັນຂ້າມ ພວກເຂົາມີພຽງແຕ່ເອົາຝ່າຍຕົງກັນຂ້າມໃສ່ຄຸກໄວ້ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນກໍເອົາໄປກັກໂຕໄວ້ຢູ່ໃນບ້າ ນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງພັກ CNRP ພັກກູ້ຊາດຂະເໝນ ທີ່ແມ່ນພັກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຮຸນເຊນ ພັກຝ່າຍຕົງກັນຂ້າມ ພວກເຂົາພຽງແຕ່ເອົາພວກເຂົາເຈົ້າໃສ່ຄຸກ ຖ້າຫາກມີໃ ຜເວົ້າວ່າ

ຫຼັກໆແລ້ວ ທ່ານກ່າວຫາວ່າຮຸນເຊນມີພະລັງວັງຊາຫຼາຍແທ້ໆ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວກໍທຳທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ກ່ຽວມັກຊອບໃນປະເທດຂະເໝນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ນັ້ນແມ່ນຖືກຕ້ອງ ເພາະຮຸນເຊນບໍ່ເຄີຍເຄົາລົບນັບຖືສັນຍາສັ ນຕິພາບຈັກດີ້ ຂອງປີ 1991 ຈັກດີ້ເລີຍ ໃນເວລານີ້ບໍ່ມີປະຊາທິປະໄຕຈັກດີ້ ມີແຕ່ເອົາທຸກຄົນໃສ່ຄຸກ ຄວາມຈິງມີຢູ່ວ່າ ຮຸນເຊນກຳອຳນາດມາເຖິງບັດນີ້ 34 ປີແລ້ວ ແລະ ກໍເກືອບຊະນະທຸກໆການເລືອກຕັ້ງຂະເໝນ ຮຸນ ເຊນຊະນະຕັ່ງສະພາໃນປະເທດຂະເໝນ ເພາະວ່າຮຸນເຊນລົບລ້າງພັກຂອງຝ່າຍຕົງກັນຂ້າມ ນັ້ນແປວ່າຮຸນເຊນມີອຳນາດຫຼາຍ ທ່ານບອກໃຫ້ຊາບໄດ້ບໍ່ວ່າ ໃຜເປັນນ້ຳເບີສອງໃນປະເທດຂະເໝນໃນເວ ລານີ້ ຄົນນ້ຳເບີສອງ ທ່ານຄິດວ່າແມ່ນທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຊເຄ ເປັນນ້ຳເບີສອງ ໂຊເຄ ເປັນຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງຮຸນເຊນບໍ່ ຜູ້ກ່ຽວຂຶ້ນກັບພັກຂອງຮຸນເຊນ ໃນເວລານີ້ຝ່າຍຕົງກັນຂ້າມບໍ່ສາມາດເຮັ ດຫຍັງໄດ້ ຖ້າຂັດຂວາງກໍຖືກພຽງແຕ່ເອົາໃສ່ຄຸກ ສົມຣັງສີ ຜູ້ນຳຂອງພັກກູ້ຊາດຂະເໝນ CNRP ຢູ່ໃສໃນເວລານີ້ ສົມຣັງສີຢູ່ນອກປະເທດ ໃນ Paris ແຕ່ໃນເວລານີ້ ຜູ້ກ່ຽວໄປຍັງປະເທດອາຊີຕ່າງໆ ດັ່ງມາເລເຊຍ ແລະ ອື່ນໆ ສົມຣັງສີຢາກກັບໄປຍັງປະເທດຂະເໝນໃນວັນທີ 9 ເດືອນ 11 ສາກົນ ເພາະວັນທີ 9 ພຶດສະຈິກາ ແມ່ນມື້ເອກະລາດໃນປະເທດຂະເໝນ ທີ່ຂະເໝນໄດ້ເອກະລາດຈາກລັດຖະບານຝຣັ່ງເສດ ທ່ານໝາຍເຖິງ ເດືອນພະຈິກ ເດືອນໜ້ານີ້ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ຮຸນເຊນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສົມລັງສີກັບຄືນໄປຍັງປະເທດຂະເໝນບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ຮຸນເຊນຈະບໍ່ອະນຸຍາດ ຂອບໃຈນຳຫຼາຍໆ ທອມມັສ ຂໍລາກ່ອນ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາ ສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ